ລະຫວ່າງເດືອນສິງຫາຂອງປີນີ້ ໜຸ່ມເຍົາວະຊົນລາວຢ້ຽມຢາມທັດສະນະສຶກສາຣັດເຊຍ ໃນແຂວງວລາດີວົດສະຕົກ ຕາມໂຄງການແລກປ່ຽນກິດຈະກຳເຍົາວະຊົນຂອງສອງປະເທດລາວ-ຣັດເຊຍ ເຊິ່ງໄດ້ ປະຕິບັດມານັບແຕ່ປີ 2013 ເຍົາວະຊົນລາວຈຳນວນ 35 ຄົນ ໄດ້ຮັບການຕ້ອນຮັບເປັນຢ່າງດີໃນຄ້າຍເຍົາວະຊົນໂອເກອານ ຂອງເມືອງວລາດີວົດສະຕົກ ເປັນເວລາ 21 ວັນ ໃນຊ່ວງເວລາດັ່ງກ່າວນີ້ ເຍົາວະຊົນຂອ ງສອງປະເທດໄດ້ຮ່ວມກິດຈະກຳຕ່າງໆດ້ວຍກັນ ເຊັ່ນ ທ່ຽວຊົມເມືອງ ຫໍພິພິທະພັນ ຈັດການສະແດງສິລະປະພື້ນເມືອງຮ່ວມກັນ ແຂ່ງຂັນເຕະບານ ພ້ອມກັນນັ້ນ ເຍົາວະຊົນລາວຍັງຊາບຮູ້ເຖິງຮີດຄອງປະເພ ນີຂອງຊາວຣັດເຊຍນຳອີກ ໄດ້ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈເປັນຢ່າງດີໃຫ້ແກ່ເຍົາວະຊົນລາວ ເຊິ່ງໄດ້ສະແດງອອກໃນການທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ສຳພາດກັບຂ້າພະເຈົ້າດັ່ງນີ້ ອັນນີ້ແມ່ນນ້ອງອານຸສາ ຮຽນຢູ່ໂຮງຮ ຽນ Eastern Star Eastern Star ປີທີ່ ປີຜ່ານມາໄດ້ຮ່ວມກັບໝູ່ຄູ່ໄປເມືອງວລາດີວົດສະຕົກ ຕອນທີ່ວ່າລົງຈາກຍົນມື້ທຳອິດ ເຂົາເຈົ້າກະ ຕອນມື້ຮອດຣັດເຊຍ ເຂົາເຈົ້າຈະມີການຕ້ອນຮັບເຮົາແບບອົບອຸ່ນ ແລ້ວກະຕາມປະເພນີຂອງ ເຂົາເຈົ້າ ເອີ ທີ່ວ່າມີ ມີເຂົ້າຈີ່ກັບເກືອ ແມ່ນເນາະ

ກະ
ຕອນໄປຮອດທຳອິດກະດີໃຈເນາະ ທີ່ເຫັນເຂົາເຈົ້າແບບມາຕ້ອນຮັບເຮົາຫຼາຍ ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບເຮົາຈັ່ງຊີ້ນະ ໃຫ້ຄວາມອົບອຸ່ນເປັນຄືຄອບຄົວດຽວກັນ ເຮັດໃຫ້ເຮົາເຫັນແລ້ວມີຄວາມສຸກຊາບຊຶ້ງ ແລ້ວ ກະຕອນຢູ່ພຸ້ນກະມີຄວາມສຸກ ເຂົາເຈົ້າພາຫຼິ້ນເກມ ເຂົາເຈົ້າພາເຮັດກິດຈະກຳຕ່າງໆທີ່ບໍ່ເຄີຍເຮັດມາກ່ອນ ກະໄດ້ລອງເຮັດ ແລ້ວກະມີຄວາມສຸກ ແລ້ວກະມັກນຳ ອືມ ຂໍໂທດ ຫຼານຊື່ແນວໃດເນາະ ຫຼານຊື່ອາ ລິນຍາ ແລ້ວຮຽນຢູ່ໃສ ຮຽນຢູ່ອຸດົມວຽງຈັນ ແມ່ນມາລີພອນ ຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນອຸດົມວຽງຈັນ ເຈົ້າ ຕອນໄປພຸ້ນກະຮູ້ສຶກດີໃຈຫຼາຍເນາະ ເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າກະຕ້ອນຮັບແບບອົບອຸ່ນຫຼາຍ ເຮັດຄືເປັນຄອບຄົວດຽ ວກັນ ຊື່ທ້າວພູມັງກອນ ສີປະເສີດເນາະ ຢູ່ໂຮງຮຽນ ມສ ວຽງຈັນ ໄປຢ້ຽມຢາມເມືອງວາລີວົດສະຕົກ ກະເປັນເມືອງທີ່ສວຍງາມ ຄົນລັດເຊຍກະຍິ້ມແຍ້ມແຈ່ມໃສ